ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئەركىن ئاسىيا رادىئوسى دىققىتىڭلاردا. بىرىنچى ئاپرېل جۈمە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئاڭلىتىشىمىزنى

دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك خەۋەرلەردە بولسۇن. بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. تۇتقۇندىكى ھەمدۇللا ۋەلى بىلەن نۇرمەمەت روزىنى خىتايغا قايتۇرماسلىقنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۇلار توغرىلىق ئۇچۇر يەتكۈزۈۋاتقان يەنە بىر ئۇيغۇرنىمۇ تۇتقۇن قىلغان ھەمدۇللا ۋەلىنىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق پەرزەنتلىرىنىڭ رادىيومىزغا ئېيتىشىچە سەئۇدى دائىرىلىرى بۇ ھەپتە ھەمدۇللا ۋە نۇرمەمەت توغرىسىدا ئۇلارغا ئۇچۇر يەتكۈزگەن مەككىدىكى بىر كىشىنى تۇتقۇن قىلىپ ھەممىسىنى چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىش مەركىزىگە قاماپ قويغان ھەمدۇللا ۋەلىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىخەتەرلىك سەۋەبىدىن ئۆزلىرىگە خەۋەر يەتكۈزۈپ تۇرغان بۇ كىشىنىڭ ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى رەت قىلدى ئۇلارنىڭ ئېيتىشىچە خەلقئارا جەمئىيەت ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىدىن ساقلاپ قالمىسا ئۇلارنىڭ قايتۇرۇلۇشى ۋاقىت مەسىلىسى بولۇپ قالغان ھەمدۇللا ۋەلى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا ئۆمرە ھەج ئۈچۈن سەئۇدى ئەرەبىستانغا بېرىپ شۇ يىلى ئون بىرىنچى ئايدا سەئۇدى دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان شۇ قېتىم ھەمدۇللانى مەككىدىكى ئىجارە ئالغان ئۆيىدە تۇرغۇزغان نۇرمەمەت روزى ئىسىملىك ئۇيغۇرمۇ ئۇنىڭ بىلەن تەڭ تۇتقۇن قىلىنغان ئىدى ھەمدۇللانىڭ پەرزەنتلىرى ۋە سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى باشقا ئۇچۇر مەنبەلىرى ئۆتكەن ھەپتە رادىيومىزغا ھەمدۇللا بىلەن نۇرمەمەتنىڭ جىددە شەھىرىدىكى دەھبان تۈرمىسىدىن رىيادقا يۆتكەپ كېتىلگەنلىكى نۇرمۇھەممەتنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇرۇشلۇق گۇۋاھنامىسى بىكار قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن سەئۇدى دائىرىلىرىنىڭ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدا سەئۇدى ئەرەبىستاندا زىيارەتتە بولىدىغان بىر پەيتتە ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنى چېگرىدىن قوغلاپ چىقىرىش مەركىزىگە يۆتكىشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا ئەندىشە قوزغىغان خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ سەئۇدى دائىرىلىرىنى ئۇيغۇرلارنى قايتۇرماسلىققا چاقىرغان. ئەنگلىيە پارلامېنتىدىكى كونسېرۋاتىپلار ھۆكۈمەتنىڭ خىتايدىن تېخىمۇ كۆپ قۇياش ئېنېرگىيە تېخنىكىسى كىرگۈزۈش پىلانى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەش خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. ئەنگلىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، كونسېرۋاتىپ پارلامېنت ئەزالىرى باش ۋەزىر بورىس جونسوننىڭ ئەنگلىيە ئېھتىياجلىق بولغان ئېنېرگىيەنى قۇياش ئېنېرگىيەسى بىلەن تەمىنلەشنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇش ئارقىلىق قامداش پىلانى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۈستىگە قۇرۇلغان قۇياش ئېنېرگىيەسى بازىرىغا مەبلەغ سېلىش خەۋپىگە ئېلىپ بارىدۇ دەپ قارىغان مەلۇم بولۇشىچە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئەندىشىسى خىتاينىڭ دۇنيا قۇياش ئېنېرگىيە بازىرىدىكى مونوپوللۇق ئورنىدىن كېلىپ چىققان ئىكەن ئۇلار دۇنيادىكى قۇياش ئېنېرگىيە تاختىلىرىنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپ چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. باش ۋەزىر بورىس جونسون رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىدىن كېيىن رۇسىيەدىن كېلىدىغان نېفىت ۋە تەبىئىي گازنىڭ ئورنىغا قۇياش ئېنېرگىيەسىدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىشكە كىرىشكەن. ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ بىر كونسېرۋاتىپ ئەزاسى ئەنگلىيەدىكى ئى خەۋەرلىرى تورىغا مۇنداق دېگەن، ئەنگلىيە ئېنېرگىيەگە بولغان تايىنىشنى رۇسىيەدەك بىر مۇستەبىتتىن، خىتايدەك يەنە بىر مۇستەبىتكە يۆتكىشىگە قاراپ تۇرۇشقا بولمايدۇ. باش ۋەزىر شۇنى بىلىشى كېرەككى، قۇياش ئېنېرگىيە تاختىسىنى سېتىۋېلىش ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۈستىگە قۇرۇلغان بۇ بازارنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەشنىڭ غايەت زور خەۋپىنى ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ پارلامېنت ئەزاسىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتايدا ئىشلەپچىقىرىلغان قۇياش ئېنېرگىيە تاختىلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى كۆمۈرنى يېقىلغۇ قىلغان بولۇپ، بۇ ئەنگلىيەنىڭمۇ ئېنېرگىيە جەھەتتە كاربونغا يۆتكەلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدىكەن.
كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ ھېلىھەم تۈرمىدە قامىلىپ تۇرۇۋاتقان بارلىق ئوقۇغۇچىلىرىنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئاشكارىلانغان مەھبۇسلار تىزىملىكىدىن ئىلھام توختىنىڭ يەتتە نەپەر ئوقۇغۇچىسىدىن ئالتە نەپىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى دېكابىردا ئۈچ يىلدىن سەككىز يىلغىچە قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى مەلۇم بولغان مەزكۇر تەشكىلات بىرىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان چاقىرىقىدا بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ قاماق جازا مۇددىتى توشقان بولسىمۇ بىراق ئۇلارنىڭ قويۇپ بېرىلگەن ياكى بېرىلمىگەنلىكى مەلۇم ئەمەسلىكىنى بىلدۈرگەن ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا بۆلگۈنچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنىپ مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئابدىقېيۇم ئابلىمىت مۇتەللىپ ئىمىن، پەرھات خالمۇرات، ئاتىكەم روزى، شۆھرەت نىجات، ئەكبەر ئىمىن ۋە لو يۈۋېي قاتارلىق ئوقۇغۇچىلىرىمۇ قولغا ئېلىنغان. چاقىرىقتا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ مۇنداق دېگەن: خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئېغىر باستۇرۇشى بۇ يەتتە نەپەر ئوقۇغۇچىنىڭ داۋاملىق مەلۇم شەكىلدىكى تۇتۇپ تۇرۇش ياكى نەزەربەند ئاستىدا ئىكەنلىكى توغرىسىدا جىددىي ئەندىشە پەيدا قىلماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى دەرھال قويۇپ بېرىشى ۋە ئۇلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى كېرەك يۇقارقى يەتتە نەپەر ئوقۇغۇچى ئىلھام توختىنىڭ خىتاي مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئوقۇغۇچىلىرى بولۇپ ئۇلار ئىلھام توختىنىڭ ئۇيغۇر بىز ناملىق تور بېتىنى باشقۇرۇشقا قاتناشقان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئاشكارىلانغان مەھبۇسلار تىزىملىكىدىن بۇ يەتتە نەپەر ئوقۇغۇچىنىڭ بەشىنىڭ بۆلگۈنچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى مەلۇم بولغان ئاتىكەم روزى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىچىدىكى بىردىن بىر قىز بولۇپ ئۇ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا تارقاتقان بىر تەشۋىقات فىلىمىدە مەھبۇسلار كىيىمىنى كىيىپ سۆزلىگەن كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئېيتىشىچە ئاتىكەم روزى شىنجاڭ ئاياللار تۈرمىسىگە قامالغان بولۇپ ئۇنىڭ قاماق جازاسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بىرىنجى ئايدا توشىدىكەن. خىتاي ئافغانىستاندىكى تالىبانلارنى شارائىت پىشىپ يېتىلگەندە ئافغانىستاننىڭ قانۇنلۇق ھۆكۈمىتى دەپ ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاينىڭ ئەنخۇي ئۆلكىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئافغانىستان مەسىلىسى ھەققىدىكى ئىككى كۈنلۈك يىغىننىڭ ئوتتۇز بىرىنچى مارت كۈنى ئاخىرلاشقان يېپىلىش مۇراسىمىدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى سۆز قىلىپ، يۇقىرىقى نۇقتىنى تەكىتلىگەن، ئۇ ئافغانىستاننىڭ خەلقئارا جەمئىيەتتىن يەكلەنمەسلىكى كېرەكلىكىنى ئېيتقان، خىتاي ھازىرغا قەدەر تالىبانلارنى ئافغانىستاننىڭ قانۇنلۇق ھۆكۈمىتى دەپ ئېتىراپ قىلمىغان بولسىمۇ، بىراق ئۇ تالىبانلار بىلەن ئىزچىل قويۇق مۇناسىۋەتنى ساقلاپ كەلگەن. ۋاڭ يىنىڭ ئېيتىشىچە، تالىبان ھۆكۈمىتى باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە ئىجابىي خاراكتېر ئىپادىلەپ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق قوشنا دۆلەتلەر تالىبانلارنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ئېتنىك گۇرۇپپىلار ئارا يارىشىش كەڭ قاتلاملىق ھۆكۈمەت ھەمدە ئاياللار ۋە بالىلارنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغداشتا تېخىمۇ كۆپ ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىنى كۈتىدىكەن ۋاھالەنكى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تۇغۇشىنى پىلانلىق ۋە سىستېمىلىق چەكلەپ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئائىلىسىدىن ئايرىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى تالىبانلار بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە ئىزچىل ئۇيغۇرلارنىڭ ئافغانىستاندا پائالىيەت قىلىشىنى چەكلەشنى ئالدىنقى شەرت قىلىپ كەلگەن تالىبانلارمۇ ئافغانىستاندا خىتايغا قارشى ھەرىكەتلەرگە يول قويمايدىغانلىقى ھەققىدە خىتايغا ۋەدە بەرگەن مەزكۇر يىغىندا ۋاڭ يى يەنە تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ داۋاملىق مەزمۇت قەدەم ۋە توغرا يۆنىلىشكە قاراپ كونكرېت تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلغان ئافغانىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئامىرخان مۇتتەقى ئوتتۇز بىرىنچى مارت ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەندە چەت ئەل كۈچلىرىنىڭ ئافغانىستاندىن پايدىلىنىپ باشقا دۆلەتلەرگە قارشى تۇرۇشىغا يول قويۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان روسىيە ئۇكرائىناغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلغان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يىغىنغا ئامېرىكا، رۇسىيە ۋەكىللىرىمۇ قاتناشقان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى، تارىخى ۋە كىملىكىنى رەت قىلىپ، ئۇيغۇر ئېلىنى ئەزەلدىن خىتاينىڭ پارچىسى دەپ تەكىتلەش بىلەن بىر ۋاقىت يەنە بۇ قارىشىنى ئاتالمىش تارىخىي ھۆججەتلەر بىلەن ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنماقتا. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاينىڭ شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ئورنى لوپنۇر ناھىيەسىنىڭ قىياقۇدۇق تۇر خارابىسىدىن قېزىۋېلىنغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن سەككىز يۈز پارچىدىن ئارتۇق ھۆججەت، ئالاقە ۋە ياغاچ پۈتۈكلەرنى تاڭ سۇلالىسىنىڭ بۇ رايوندىكى ھەربىي قورغانلىرىغا ئائىت ماتېرىياللار دەپ ئېلان قىلغان. خىتاي ئارخېئولوگىيە دائىرىلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ھۆججەت ۋە پۈتۈكلەر خىتاينىڭ تاڭ دەۋرىدىكى ھەربىي بازىلىرىنىڭ مۇداپىئە سىستېمىسىنى يازما خاتىرىلەر بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى، تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى چېگرا قورغانلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى چۈشىنىشنى بىرىنجى قول ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەيدىكەن. ھالبۇكى، خىتاي دائىرىلىرى بۇ ھۆججەت ۋە ياغاچ پۈتۈكلەرنىڭ قايسى تىلدا يېزىلغانلىقى، نېمىگە ئاساسەن بۇ خارابىلىك ۋە ئۇنىڭدىن قېزىۋېلىنغان ھۆججەت پۈتۈكلەرنى تاڭ سۇلالىسىنىڭ ھەربىي قورغانلىرىغا ئائىت دەپ بېكىتكەنلىكىنى تىلغا ئالمىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇرۇندىن تارتىپ خىتاينىڭ خەن ۋە تاڭ سۇلالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا تۇتۇق مەھكىمىسى قۇرۇپ باشقۇرغانلىقىنى قەيت قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق بۇنىڭغا ھېچقانداق ماددىي پاكىت تاپالمىغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندىن باشلاپ بۇ قاراشقا قوشۇلمايدىغان ياكى ئۇنىڭغا گۇمان بىلەن قارايدىغان ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلارنى ۋە ئادەتتىكى پۇقرالارنىمۇ بۆلگۈنچى دېگەن قالپاق بىلەن لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قاماپ قاماققا ھۆكۈم قىلغان ۋە ياكى ئۇلارغا قارىتا ئومۇميۈزلۈك مېڭە يۇيۇش ئېلىپ بارغان ئىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ ھۆججەت ۋە پۈتۈكلەرنىڭ ئىچىدە تارتۇقلاش ھۆججىتى، ھېسابات تالونى، شەخسىي خەت چەك، كىتابلارنىڭ رەسىملىك بېتى، ئەدەبىي ئەسەرلەر قاتارلىق نۇرغۇن ھۆججەتلەر باركەن.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. مەن پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە. نۆۋەتتىكى مىنۇتلاردا ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز ئۇيغۇر دىيارى شۇنداقلا ئۇيغۇرلار تېما قىلىنغان

ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى رادىيومىزغا ئۇچۇر يوللاپ، بۇ يىل رامىزان مەزگىلىدە ئۇيغۇر رايونىنىڭ بەزى جايلىرىدا روزا تۇتۇشقا بولىدىغان كىشىلەر توغرىلىق سان بېكىتىلگەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى. ئىنكاستا بۇ ساننىڭ بەزى جايلاردا ئالدىنقى تۆت يىلدا روزا تۇتۇشتىن ئۈركۈپ كەتكەن كىشىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈن بېكىتىلگەن بولسا، يەنە بەزى جايلاردا روزا تۇتۇشنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بېكىتىلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا بۇ ئىنكاستىكى ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقى دەلىللەندى. مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، بۇنىڭدىن بىر ھەپتە چالا ئۇيغۇر رايونىنىڭ بىر قىسىم جايلىرىدىكى ئاساسىي قاتلام مەسئۇل خادىملىرى ئۆز تەۋەلىكىدە روزا تۇتۇشقا بولىدىغان كىشىلەرنى تىزىملاش توغرىلىق ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇۋالغان ئۇقتۇرۇشتا شۇ تەۋەلىكتە قانچىلىك ساندىكى كىشىنىڭ روزا تۇتۇشقا بولىدىغانلىقى بىلدۈرۈلۈش بىلەن بىرلىكتە يەنە قانداق كىشىلەرنىڭ روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت بېرىلىدىغانلىقىمۇ شەرھلەنگەن. بىز بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرا خاتالىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىدىكى بىر قىسىم ئورۇنلارغا تېلېفون قىلدۇق. ئالاقىدار خادىملاردىن بىرى رامىزان بەلگىلىمىسى ھەققىدە يىغىنلار ئېچىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ كونكرېت نېمىلەر دېيىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى. ئىندىمۇ رامزانلىقمۇ بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى يىغىنلىرى ئېچىلىۋاتقاندۇ ئېچىلدىمۇ روزا تۇتۇشقا رۇخسەت بار بولدىمۇ يوق بولدىمۇ بولمىسا مۇشۇ ھەقتە گەپلەر بولۇندىمۇ كىملەرنىڭ روزا تۇتۇشقا بولىدىغانلىقى كىملەرنىڭ بولمايدىغانلىقى ھەققىدە قاچان ئېچىلدى بۇ يىغىن
ئىنكاستا دېيىلىشىچە، بۇ سان مەھەللە ياكى ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ نوپۇسىغا قاراپ، ئون بىلەن ئەللىك ئارىسىدا بېكىتىلگەن. دېيىلىشىچە، بۇ تۈزۈم ئاھالىلىرىنىڭ دىنىي كەيپىياتى قويۇق بولغان بىر قىسىم مەھەللىلەردە روزا تۇتۇشنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بېكىتىلگەن ۋە بۇنداق مەھەللىلەردە مەزكۇر سانغا ئېرىشكۈچىلەرنىڭ يېشى ئاتمىش بەشتىن يۇقىرى بولۇشى شەرت قىلىنغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان غۇلجا ناھىيەسىدىكى بىر ئون ئائىلە باشلىقى ئۆزىگە تەۋە كەنتتە روزا تۇتقۇچىلارنى تىزىملاش ئۇقتۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
ئەمما رامىزان مۇناسىۋىتى بىلەن قانداق ئۇقتۇرۇشلار بېرىلدى كەنتتىن تەشۋىقات بولدىمۇ ئورۇنلاشتۇرۇش. تۇتقانلار تېلېفون بېرىڭلارنى ئاپىرىپ ئاپىرىپ كەنتكە تاپشۇرۇڭلار بىز تىزىملاپ روزا تۇتۇشقا بولامدۇ بولمامدۇ مۇشۇ دېگەن مەكتەپ يېشىدىكى بالىلار بارمۇ يوقمۇ تۇتساڭلار بولدى دەپ باشلادى. تىزىملايدىغان ئورۇننى كىم دەپ كۆرسەتتى بۇ روزا تۇتىدىغانلارنى. سودىيە بېكىلىك ئادەم دىنىي ئىشلارغا مەسئۇلمۇ دەپ. ئۇ قانچە كۈن بولدى شۇ روزا تۇتماقچى بولساڭلار تىزىملىتىڭلار دېگىنى. بۇ روزا تۇتۇشقا بولىدىغان كىشىلەرنىڭ ياش دائىرىسىنى تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ، ئەمما روزا تۇتۇلىدىغان ئۆيدە مەكتەپ يېشىدىكى بالىلار بولماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلەش ئارقىلىق، نەۋرە چەۋرىلىك بولغان ۋە نەۋرىلىرىدىن ئايرىم ياشاۋاتقان كىشىلەرنىڭلا روزا تۇتۇشقا بولىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
ئۆيدە كىچىك بالىلار بولسا تۇتماڭلار دېمەكچىمۇ ياكى بالىلار تۇتمىسۇن دېمەكچىمۇ؟ مەكتەپ يېشىدىكى بالىلارنىڭ ئالدىدا روزا تۇتۇشقا بولمايدۇ. مەكتەپ بالىلىرى بار بولسا ئالدىدا روزا تۇتۇشقا بولمايدۇ شۇنداقمۇ؟

كىشىلەرنىڭ روزا تۇتۇشتىن ئۈركۈپ كەتكەنلىكى كەنتتە روزا تۇتقانلار بولمىغانلىقى تۇتقان بولسىمۇ بۇنىڭ ناھايىتى مەخپىي بولغانلىقىنى ئاشكارىلىدى بايا سىز دېگەن شۇ ۋەزىپىلىرىڭىزنى ئورۇنداش داۋامىدا يەنى خەقنىڭكى تېمىدىن مارىلىغان ئاشخانىلاردىن قاراپ باققان ۋە ياكى باشقا كۆزىتىشلىرىڭىزدە پەرەز قىلىشىڭىزچە مۇشۇ بۇلتۇر بۇ يىل رامىزان چەكلىمىسى بوشىغاندىن كېيىن قانچىلىك ئادەم روزا تۇتقاندۇ قانچە پىرسەنت ئادەم مەن بىلىشىمچە بۇ ھېچ بىر روزا تۇتقان ئادەمنى ھېلىھەممە پەقەت بىر پەرق ئېتەلمىدىم قايسىلا پەقەت ئىككى روزا تۇتقاندىمۇ دەپ پەرق ئېتەلمىدىم ئەمما ئاھالىلەر بۇ رامزاننىڭ چەكلىمىسىنىمۇ يۇمشاتقان ئەھۋال ئاستىدىمۇ

ھەممە ئادەم بىر قاتار شۇ دېگەندىكىن ھەمدە شۇ ۋەجىدىن ھەمدە ئۆزىنى ھەمدە شۇ قاتاردىن بولاپ قېلىشىدىن ئەندىشە قىلىدىكەن مانداق بىر. بۇ قېتىم رادىيومىزغا كەلگەن ئىنكاستىمۇ روزا تۇتقۇچىلار ئۈچۈن سان بېكىتىشنىڭ بەزى جايلاردا روزا تۇتۇشتىن ئۈركۈپ كەتكەن ئاھالىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈن بېكىتىلگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاتۇشتىكى بىر ئون ئائىلە باشلىقى

ئەمما كونكرېت بايانلىرىنى ئەسلىيەلمەيدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئۇ يەنە مەزكۇر ئۇقتۇرۇش بويىچە ئۆزى مەسئۇل ئون ئائىلە ئىچىدىن ئىككى كىشىنىڭ روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت بېرىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى.

بۈگۈر ناھىيىسىدىكى ئون ئائىلە باشلىقى بۇ سان چەكلىمىسىنى بېكىتىشتە بالىلارنىڭ ئىدىيىسىنى ئاتالمىش ساغلام تۇتۇشنىڭ مەقسەت قىلىنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
مەسىلەن بالا بار ئۆيدە تۇتسا. بالىغا تەسىر بولىدۇ دەپ. مەسىلەن بالا دېگەن چاغدا. ھە بالىنىڭ ئىدىيىسىگە سالامەتلىكىگە ئەمەس شۇنداقمۇ مەسىلەن قانچە ياشتىن تۆۋەن بالىلار بار يەردە ئۆي روزا تۇتۇشقا بولمايدۇ دېدىڭلار مانا شۇ يەسلى ئوقۇغۇچىلىرىدىن تارتىپ مەكتەپكە كىرگەندىن بۇياقى بولغان بالىلار ئىدىيىسىدە ئۆزگىرىش ھاسىل بولىدۇ شۇڭلاشقا روزىنى

مەقسەت نىشان بىلەن ھەمدە ھەم بەزى بىر تەكلىپلىرىنى قويغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ رامزان تۈزۈمىنى غەلىتىلىك دەپ ئەيىبلەش بىلەن بىرلىكتە، يەنى رامزان دېگەننى ھەرقانداق بىر مۇسۇلمانغا، يەنى بالاغەتكە يەتكەن ۋە سالامەتلىكى ياخشى ھەرقانداق بىر مۇسۇلمانغا رامزان تۇتۇش پەرز. بۇنى خىتاي قوپۇپ، بەلگىلەپ ئۇنى. مانچىلىك ئادەم روزا تۇتىدۇ مانچىلىك ئادەم روزا تۇتمايدۇ دېگىنى ھەم غەزەپلىنەرلىك ھەم كۈلكىلىك بىر ئىش خىتاي تەرەپنىڭ بۇ خىل تۈزۈملەر ئارقىلىق ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ھەيئىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىشنىڭ ئالدىدا خەلقئارا جامائەتنى ئالداش ئۈچۈن سۈنئىي بىر سەھنە تەييارلاۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئەلۋەتتە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ چەكلىك شەكىلدە سان بېرىش ئارقىلىق كىشىلەرگە روزا رۇخسەت قىلىشى بۇ ئەلۋەتتە بۇ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ باشلىقىنىڭ بىر ھەيئەتنىڭ زىيارەت قىلىش ئالدىدا بۇ ئويناۋاتقان بىر تىياتىر ئويۇنى چۈنكى خىتاي ب د ت تەكشۈرۈش ئۆمىكى بارغان ۋاقتىدا ئەمدى ئۇ يەردە بىر ئۆزىنى ئاقلايدىغان بىر سەۋەبنى كۆرسىتىش كېرەك ئۇلارنىڭ ئالدىغا ئەمدى بۇنى خىتاي ئۆزىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئەمدى مانا بىز دىنىي ئەركىنلىكنى چەكلىمىدۇق مانا ئۇيغۇرلار روزا تۇتۇۋاتىدۇ دەپ شۇ ب د ت ھەيئەتنى ئالداشنى مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن ئەمما مەنچە بۇ خىتاينىڭ بۇ تىياتىر ئويۇنى يەنە ئۆزىگە قايتىدۇ ئەلۋەتتە

ئۇيغۇر دوستلىرىغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن ئىدى مەزكۇر پائالىيەتكە ئامېرىكىنىڭ سابىق دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىسى مەت پوتتېنجېر ئەپەندىمۇ قەدەم تەشرىپ قىلغان بولۇپ ئۇ رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ مەت پوتتېنجېر ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. ئالدى بىلەن ئۆزىڭىزنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇۋەتكەن بولسىڭىز.

ھازىر نورمال ئامېرىكا پۇقراسى سۈپىتىدە دېموكراتىيە فوندى ئورگىنى بولغان خوۋېر ئىنستىتۇتىدا تەتقىقاتچى بولۇپ ئىشلەۋاتىمەن.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆتكەن يىلى ئون توققۇزىنچى يانۋار كۈنى، يەنى سىز ئاقسارايدا خىزمەت قىلىۋاتقان مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشىنى رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەنلىكىنى جاكارلىغان ئىدى. ئامېرىكىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنمۇ ۋەزىپىگە تەيىنلىنىپ تۇنجى ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى قايتا تەكىتلىدى. ئەمما خىتاي ئىزچىل ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئىنكار قىلىپ كەلمەكتە. بۇ ئەھۋالغا سىز قانداق قارايسىز؟
خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ناھايىتى ئېنىق.

ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇشتا ئاساسلىنىدىغان يۇقىرى دەرىجىلىك قانۇنغا ئاساسلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشىنى رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئەينى ۋاقىتتىكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پومپېئو يۇقىرىقى ئۆلچەملەرگە ئاساسلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىغا قانائەت ھاسىل قىلغان. بايدىن ھۆكۈمىتى، يەنى نۆۋەتتىكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنمۇ ئوخشاش قاراشتا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. مەن بىلىدىغان نۇرغۇن پالاتا ئەزالىرىمۇ ئوخشاش قارارغا كەلدى. بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىدىن تېنىۋالالمايدۇ.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇشىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلغان تۇنجى ھۆكۈمەت ھېسابلىنىدۇ، يەنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن چېتىشلىقى بولغان شەخس ۋە ئورگانلار، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويدى. خىتاينىڭ جىنايىتىگە شېرىك بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان ماللارنى ئىمپورت، ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەش ئۈچۈن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى يولغا قويدى. بۇ ئارقىلىق. دۇنياغا ئۈلگە بولدى. بىزنىڭ يەنە قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشلىرىمىز بار. لېكىن ئەڭ زور قەدەم بولسا، ھازىر يولغا قويۇلغان تەدبىرلەرنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق كۈچى بىلەن تولۇق ئىجرا قىلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە شۇنداقلا باشقا ھۆكۈمەتلەرنىڭمۇ ئوخشاش ھەرىكەت قىلىشىغا ياردەم بېرىش. سىزنىڭچە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر يولغا قويغان سىياسەتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا يېتەرلىك بولامدۇ؟ مېنىڭچە تېخىمۇ كۈچەش كېرەك. ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى ئىككىلەنمەي قارار ئېلىشىغا مەدەت بېرىشىمىز كېرەك. مەن بىزنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن ۋاقتىدا سۆھبەتلەشكەن. ئۇلار ئەسلىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئېغىر باستۇرۇشنى ئەيىبلەيدۇ. ئەمما خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئېھتىيات قىلىدۇ. شۇڭا بىز ئۇلارنىڭ دادىللىق بىلەن قارار ئېلىشىغا مەدەت بېرىشىمىز كېرەك. خىتايغا قارشى ئالغان تەدبىرلىرىمىزدە سېپىمىزنى كېڭەيتىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ يۇقىرى قىممەت قارىشىنى قوغدىشىنى تەشەببۇس قىلىشىمىز لازىم. پىرېزىدېنت بايدېن ئاق سارايدا خىزمەتكە چۈشكەن بىرىنچى ھەپتىسىلا ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قىممەت قارىشىنى، ئامېرىكىنىڭ قىممەت قارىشىنى، قايرىپ قويۇپ، خىتاي بىلەن سودا قىلىشىغا رۇخسەت قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مېنىڭچە، ئاشۇ ناھايىتى توغرا بولغان قارار. شۇڭا بىز شىركەتلەرنىڭ ئاشۇ ئۆلچەمگە ئەمەل قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك.

ئەڭ يۇقىرى تىرىشچانلىقلىرىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۇلارنىڭ سىياسەتلىرىگە يېقىندىن دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. پەقەت ئۇلارنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە ئورگانلىرىغىلا جازا تەدبىرى قوللىنىپلا قالماستىن، بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىتىگە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرگىمۇ جازا قوللىنىشىمىز كېرەك. ئۆزىمىزنىڭ شىركەتلىرىگىمۇ تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويۇشىمىز لازىم. يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئېغىر باستۇرۇش جىنايىتىگە شېرىك بولغان ھەر قانداق شىركەتلەر بىلەن سودا تىجارەت قىلماسلىق كېرەك. ئەلۋەتتە بىزنىڭ بۇنىڭدىن باشقا قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشلىرىمىز بار.
زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپ رەھمەت. ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتى ئوتتۇز يىل ئۆزگەرمەي كەلگەن بولۇپ، ترامپ دەۋرىگە كەلگەندىلا جىددىي ئۆزگىرىش بولغان. خىتاينىڭ كۈچىيىپ ئامېرىكىنىڭ دۇنياۋى ئورنىغا خىرىس قىلىشى ئامېرىكىنى تەدبىر ئېلىشقا مەجبۇرلىغان. بۈگۈنكى كۈندە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتىدە ئورتاق يېڭى تونۇش ھاسىل بولدىمۇ؟ ئامېرىكا يەنە خىتايغا قانداق يېڭى ۋە مۇھىم سىياسەت قوللىنىشى مۇمكىن؟ يېقىندا ئامېرىكا كارخانىچىلار تەتقىقات ئورنى ترامپ ھۆكۈمىتى ۋە بايدېن ھۆكۈمىتى مەزگىلىدە ۋەزىپە ئۆتىگەن ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل سابىق دىرېكتورلىرىنى تەكلىپ قىلىپ، ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئۆتمۈشى، بۈگۈنى ۋە كەلگۈسى توغرىلىق مۇھاكىمە ئېلىپ بارغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتى ئوتتۇز يىل ئۆزگەرمەي كەلگەن بولۇپ ترامپ دەۋرىگە كەلگەندىلا جىددىي ئۆزگىرىش بولغان سودا ئۇرۇشى كورونا ۋىرۇسى خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدىكى ئىغۋاگەرچىلىكى ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇشى كىشىلىك ھوقۇقنى ئېغىر دەپسەندە قىلىشى ئامېرىكىنى خىتايغا بولغان سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇرلىغان. بۈگۈنكى كۈندە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا يۈرگۈزگەن سىياسىتىدە ئورتاق يېڭى تونۇش ھاسىل بولدىمۇ؟ ئامېرىكا يەنە خىتايغا قانداق يېڭى ۋە مۇھىم سىياسەت قوللىنىشى مۇمكىن؟ يېقىندا ئامېرىكا كارخانىچىلار تەتقىقات ئورنى ترامپ ھۆكۈمىتى ۋە بايدېن ھۆكۈمىتى مەزگىلىدە ۋەزىپە ئۆتىگەن ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل سابىق دىرېكتورلىرىدىن ئىۋان كاناپاتى، لىزا توبىن ماتېۋ تۇرپىن قاتارلىقلارنى تەكلىپ قىلىپ ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئۆتمۈشى بۈگۈنى ۋە كەلگۈسى توغرىلىق مۇھاكىمە ئېلىپ بارغان مۇھاكىمە قاتناشقۇچىلىرى ئالدى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ كەسىپ ۋە خىزمەت تەجرىبىسىنى سۆزلىگەن ئاندىن ئامېرىكىنىڭ قانداق قىلىپ خىتاي بىلەن جىددىي ستراتېگىيىلىك رىقابەت باسقۇچىغا كىرگەنلىكىنى چۈشەنگەنلىكى ھەققىدە مۇھاكىمە ئېلىپ بارغان ماتېۋ تۇرپىن ئەپەندى ئامېرىكىنىڭ ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي سىياسىتىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىش ئارقىلىق خىتايغا قوللىنىدىغان ۋاسىتە ۋە سىياسەتلەرنى خىتاي بىلەن بولۇۋاتقان ئىقتىساد تېخنىكا سانائەت رىقابىتىگە ماسلاشتۇرۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ماتېۋ تۇرپىن ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ تېخنىكا ئىقتىساد سودا سانائەت ساھەلىرىدىكى رىقابەتنىڭ ئاساسلىق سالماقنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى بولۇپمۇ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈشنى ئاساس قىلغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنىڭ ھازىر رىقابەت تۈسىنى ئالغانلىقىنى تېخنىكا ۋە سودا سانائەت ساھەسىدىكى رىقابەتنىڭ ئامېرىكىغا پايدىسىز بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە مۇنداق دېگەن:
كەلگۈسىدىكى ئەھۋالىمىز قانداق بولىدۇ دېگەندە، بىز خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشىمىز مۇمكىن، ئەمما بىز ھازىر خىتاي بىلەن ئۇزۇن مۇددەتلىك رىقابەت ئالدىدا تۇرۇۋاتىمىز. خىتاي بىلەن رىقابەتلىشىش ئۈچۈن ئامېرىكا ئۈچ تۈرلۈك سىياسەتنى چىڭ تۇتۇشى كېرەك ئۇ بولسىمۇ دۆلەت بىخەتەرلىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىقتىسادتىن ئىبارەت بىز سىياسەتتە ئۆزگىرىش پەيدا قىلىشىمىز ھازىر بولۇۋاتقان ئىشلارنى ئاشكارا مۇھاكىمە قىلىشىمىز كېرەك ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئون بەش يىلدىن ئارتۇق تېررورلۇق بىلەن كۈرەش قىلىش جەريانىدا خىتايغا پۇرسەت يارىتىپ بەرگەنلىكىنى خىتاي بىلەن بولىدىغان رىقابەتنى ئەمدى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەندىن كېيىن مۇنداق دېگەن

لىزا توبىن خانىم خىتاي بىلەن ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋىتىگە ستراتېگىيىلىك رىقابەت نۇقتىسىدىن ئەمەس بەلكى سىستېمىلىق رىقابەت نۇقتىسىدىن قاراش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن مەنچە ستراتېگىيىلىك رىقابەت ھەقىقەتەن ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى بۇ ھەقتە ئورتاق تونۇش ھاسىل بولماقتا، ئەمما رىقابەت دېگەن بۇ سۆز ماڭا كۆرە بازار رىقابىتىنى بەكرەك كۆرسىتىدۇ، شۇڭا بۇ سۆز خىتاي بىلەن دېموكراتىك دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تازا ياخشى ئىپادىلەپ بېرەلمەيدۇ، ئىككى تەرەپ ئوخشىمىغان قائىدە ۋە قىممەت قاراش بىلەن رىقابەتلىشىدۇ، بىز خىتاي بىلەن بەلكىم كىلىمات ئۆزگىرىشى دېگەندەك يەر شارى خاراكتېرلىك مەسىلىلەردە ھەمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلساقمۇ، خىتاي يەنىلا ئۆزىنىڭ بىلگىنىنى قىلىدۇ، بىزنىڭ ئۈمىد قىلغىنىمىزدەك ئىنكاس قايتۇرمايدۇ. لىزا توبىن خانىم يەنە ئامېرىكىنى خىتايدىن ئۈستۈن قىلىدىغان رىقابەت كۈچىنىڭ خۇسۇسىي كارخانىلاردىن كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن: بىزنىڭ يەنىلا ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىمىز بار، مەبلەغ سېلىش يولىمىز راۋان، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خۇسۇسىي كارخانىلارغا داۋاملىق ياردەم بېرىشى كېرەك. خىتايدىمۇ خۇسۇسىي كارخانىلار بار، لېكىن ئۇلار ھەقىقىي مەنىدىكى خۇسۇسىي كارخانىلار ئەمەس. ئۇ يەنە ئامېرىكىنىڭ تەمىنلەش لىنىيەسى ۋە باشقا بەزى ساھەلەردە خىتايغا بېقىنىپ قالماسلىقى كېرەكلىكىنى، ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى سىستېمىلىق رىقابەتنىڭ ئاساسلىق ئېقىم بولىدىغانلىقىنى، بۇنىڭغا يۈزلىنىش ئۈچۈن ھۆكۈمەت ئورگانلىرى، شىركەت ۋە ئىقتىسادشۇناسلارنىڭ كەلگۈسىدە تېخىمۇ جانلىق، ھەرىكەتچان بولۇشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ماتېۋ تۇرپىن خىتاينىڭ ئاشلىق ئېنېرگىيە ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ قاتارلىق ساھەلەردە ئامېرىكىغا تايىنىدىغانلىقىنى ئامېرىكىنىڭمۇ خىتاي ماللىرىدىن ئايرىلالمايدىغانلىقىنى بۇ خىل بېقىندىلىقنىڭ ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرىدىغانلىقىنى بۇنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ۋە ئىستراتېگىيىلىك مۇقىملىققا پايدىلىق بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن كاناپاتى ئەپەندى تېخنىكىنىڭ قانداق قىلىپ ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىغا ئايلانغانلىقىنى، چۈنكى ئۇنىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد، ھەربىي ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرىگە چوڭ تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرگەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، پەن- تېخنىكا بىر دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى ۋە ھەربىي كۈچىنى بەلگىلەيدىغان مۇھىم نەرسە بولۇپ، خىتاي تېخنىكىدا ئامېرىكا بىلەن تەڭلىشىش، ھەتتا ئۇنىڭدىن ئېشىپ كېتىش ئۈچۈن خىلمۇ خىل ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ كەلگەن. ئامېرىكا تېخنىكا شىركەتلىرى خىتايغا مەبلەغ سېلىش جەريانىدا خىتاينى تېخنىكا بىلەنمۇ تەمىنلەشكە مەجبۇر بولغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، ئامېرىكىنىڭ خىتايغا بەزى مۇھىم تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلىشى خىتايغا ئېغىر زەربە بولغان. تېخنىكا ئاخىرقى ھېسابتا دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە چېتىلىدىغان مۇھىم ئامىل بولغىنى ئۈچۈن ئامېرىكا بۇ جەھەتتىكى ئۈستۈنلۈكىنى داۋاملىق ساقلىشى كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلغار تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ زوراۋانلىق قىلىشىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بەرمەسلىكى كېرەك ئىكەن ماتېۋ تۇرپىن بۇنىڭغا قوشۇمچە قىلىپ مۇنداق دېگەن ئىنفورمېشن سپېيس رايت دې دې ئىنفورمېشن تېكنالوجى سوشىيال نېتوركس ئېند دوز سورتس ئاف ثېنگس. تېخنىكا، بولۇپمۇ ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئىجتىمائىي تاراتقۇ ساھەلىرىدە خىتاي ئۆزى كونترول قىلالمايدىغان شىركەتلەرنىڭ خىتاي بازىرىدا تەرەققىي قىلىشىغا پەقەت قىزىقمايدۇ. مەنچە، كۆپلىگەن ئامېرىكا شىركەتلىرى، بولۇپمۇ مۇشۇ ساھەدىكى شىركەتلەر خىتاينىڭ چەكلىمىسىنى، خىتاينىڭ بازىرىغا يېقىن كەلگۈسىدىمۇ كىرەلمەيدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ماتېۋ تۇرپىننىڭ قارىشىچە كومۇنىست خىتاينىڭ تەرەققىياتى تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا ئۆزىنى قوغداشنى مەقسەت قىلغان تەرەققىيات ئىكەن ئۇ مۇنداق دېگەن بىز بۇ نۇقتىنى ھېس قىلىشتىن ئاۋۋال ئۇلار تېخى ئۆزلىرىنىڭ يەتمەكچى بولغان مەقسىتىگە يېتەلمىدى شۇڭا مەنچە بۇ ئۇزۇن ۋە جاپالىق رىقابەت شۇنداقتىمۇ بىز بۇ پۇرسىتىمىزدىن ناھايىتى ئۈمىدۋار بولۇشىمىز كېرەك

مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا، بۇ ئۇرۇش بىز گويا سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشىنى باشتىن كەچۈرگەنگە ئوخشاش تارىخىي مېلودىيەنىڭ بىر پارچىسىدۇر. ئۇكرائىنا ۋەزىيىتى بىزگە خىتاي ھەققىدە قانداق ساۋاق بەردى؟ مەنچە بۇنىڭدا ياخشى يامان تەرەپلەر بار. ياخشى تەرىپى بىز ياۋروپا ۋە باشقا تەرەققىي قىلغان ئەللەر بىلەن بىرلىككە كېلىپ پۇتىننى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قاتتىق جازالىدۇق. يامان تەرىپى بىز نۆۋىتى كەلسە خىتايغىمۇ بۇ جازانى قوللىنىمىز دەۋاتىمىز. خىتايمۇ بىزگە ئىقتىسادىي ئۇرۇش قوزغىشى مۇمكىن بۇ جەھەتتە ئۇنىڭ تەسىرى روسىيەنىڭكىدىن يامان بولىدۇ شۇڭا بىزنىڭ قىلىدىغان ئىشىمىز خىتايغا موھتاج تەرەپلىرىمىز شىركەت ۋە ھۆكۈمەت قايتا قاراپ چىقىشقا تېگىشلىك يەرلىرىمىزنى كۆزىتىش ۋە ئىنچىكە تەكشۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر ئامېرىكا كارخانىچىلار تەتقىقات ئورنى ئامېرىكىدىكى دېموكراتىيە ۋە كارخانىچىلار ئەركىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ئامېرىكىنىڭ كۈچى ۋە دۇنياغا يېتەكچىلىك قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشنى نىشان قىلغان ئاممىۋى سىياسەت ئاقىللار مەركىزى بولۇپ

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەمگەكچىلەر ھەقلىرى پىكىر ۋە سۆز ئەركىنلىكى ئاياللار ۋە ساقلىق مەسىلىلىرى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئومۇمىي ئەھۋالى تەپسىلىي قاراپ چىقىلغان شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېموكراتىيە ۋە قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش ساھەسىدىكى دەپسەندىچىلىك قىلمىشلىرى تولۇق پاكىتى بىلەن تەپسىلىي شەرھلەنگەن شۇ قاتاردا ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى قىرغىنچىلىققا ئۇچراش ئەھۋالى ھەمدە ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان تۈرلۈك كىرىزىسلار ئوتتۇرىغا قويۇلغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يىلدا بىر قېتىم خىتاي توغرىسىدا تەپسىلىي دوكلات چىقىرىدىغان بولۇپ بۇ دوكلاتقا خىتاي ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى ۋە ئەڭ تەپسىلىي مەلۇماتلار توپلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ئادەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا دائىر تاشقى سىياسەتلىرىنى

خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ كومپارتىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىق خاتىرىسىدە خىتاي خەلقىنىڭ گۈللىنىش دەۋرىنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى خىتايغا خىرىس قىلغان ھەرقانداق دۆلەتنىڭ پولات تۆمۈردىن سوقۇلغان سەددىچىن سېپىلىغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى پارتىيە باشلامچىلىق قىلىدىغان بۇ دۆلەت بۇ سۆزلەر ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ مۇتلەق ھاكىممۇتلەقلىق بويىچە ئىش كۆرۈپ ئىنسانىيەت مەنىۋىيىتىگە قىلچىلىكمۇ پەرۋا قىلمايدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى دوكلاتتا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ داۋاملىق ھالدا ئىقتىسادىي ۋاسىتە ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ھاكىم مۇتلەق ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى پىكىر قىلغان بارلىق ئاۋازلارنى ئۆچۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ. شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭ شەھىرىدە ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزگەنلىكى ھېچقاچان ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچرىشىدەك رېئاللىقنى يوشۇرۇپ قالالمايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى گەرچە چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ تەكشۈرۈشلىرىگە يول قويماسلىق، ياكى مۇستەقىل تەكشۈرۈش گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىشىغا توسقۇنلۇق پەيدا قىلىش دېگەندەك چارىلەر ئارقىلىق بۇ رايوننى مۇتلەق بېكىنمە رايونغا ئايلاندۇرۇۋەتكەن بولسىمۇ مەزكۇر كومىتېت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ داۋاملىق ھالدا ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىۋاتقانلىقىنىڭ ئىسپاتلىرىنى يىغىپ چىققان نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېر سىستېمىسىنى داۋاملىق ھالدا كېڭەيتىۋاتقان بولۇپ بۇ جايلاردىكى ئۆلۈم ۋەقەلىرىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى ئۇيغۇر سەبىيلىرىنىڭ ئائىلىلىرىدىن جۇدا بولۇشىنىڭ ئېغىرلاپ مېڭىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ نىشانلىق ھالدا دەپسەندە قىلىنىۋاتقانلىقى دېگەنلەر مەيلى كۆلەم ياكى خاراكتېر جەھەتتىن ئالغاندىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ غەرەزلىك ھالدا بۇ مىللەتنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋېتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بەكمۇ روشەن كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. دوكلاتتا ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان كىرىزىسنىڭ ھەممىدىنمۇ ئېغىرلىقى ئالاھىدە يەر ئالىدۇ. بولۇپمۇ ئۇيغۇر قىز چوكانلىرىنىڭ لاگېرلاردا ھەمدە لاگېر تېشىدىكى تۇغقانلىشىش پائالىيىتى جەريانىدا جىنسىي خورلۇققا ئۇچراۋاتقانلىقى، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ھەمدە ھامىلە چۈشۈرۈشكە مەجبۇرلىنىش بولسا ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس سانىنى مەجبۇرىي كونترول قىلىشنى كۆزلىگەن قەبىھلىك ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىن بۇيانقى ئەڭ زور نوپۇس چېكىنىشىنىڭ دەل ئاشۇ قەبىھىلىك ئىجرا بولغان بىر نەچچە يىلدا ئىشقا ئاشقانلىقىنى، نەتىجىدە ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ كۆپىيىش سۈرئىتى ئەللىك پىرسەنتكە يېقىن تۆۋەنلەپ، دۇنيادا كۆرۈلمىگەن رېكورت يارىتىلغانلىقى، ئەمما بۇ ھالنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىكار قىلغان پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى ھەمدە خىتايلارنىڭ نوپۇسىنى ئاشۇرۇش تەدبىرلىرىگە پۈتۈنلەي قارىمۇ قارشى مەنزىرە ئىكەنلىكى ئالاھىدە كۆرسىتىلىدۇ. دوكلاتتا سىستېمىلىق قىلىپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك قىلمىشىنىڭ بارلىققا كېلىشى، ئۇنىڭ لاگېرلار بىلەن بولغان باغلىنىشى ھەمدە نۆۋەتتە كۆپلىگەن ساھەگە كېڭىيىۋاتقانلىقى، شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھادىسىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش دېگەن نامدا يوشۇرۇۋاتقانلىقى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىر قىسىم ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئاللىقاچان بۇ خىلدىكى جىنايى قىلمىشلاردىن ئۆزىنى تارتىپ بۇ رايوندىكى تەمىنلەش زەنجىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈۋاتقانلىقى ئامېرىكا تاموژنىسىنىڭمۇ بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا ئېقىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر قاتار چارىلەرنى ئالغانلىقى بايان قىلىنىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى خىتايچىلاشتۇرۇش نامىدا ئىجرا قىلىۋاتقان دىنىي ئېتىقاد ۋە تىل يېزىق ساھەسىدىكى دەپسەندىچىلىك قىلمىشلىرىمۇ دوكلاتتا مەخسۇس سەھىپىلەرنى تەشكىل قىلىدۇ شۇ قاتاردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزى ئېلان قىلغان ئاپتونومىيە قانۇنلىرىغا ئاشكارا خىلاپلىق قىلىپ، خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ تىل-يېزىقى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىۋاتقانلىقى، بۇنى يوشۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى نامىدىكى شوئارلارنى توختىماي توۋلاۋاتقانلىقى، بۇ ھالنىڭ نۆۋەتتە موڭغۇللار، تىبەتلەر ۋە تۇڭگانلار رايونىغىمۇ كېڭىيىۋاتقانلىقى مىساللار بىلەن كۆرسىتىلىدۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن قىلغان سۆزىدە خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرىدىن جېف مېركېلي ئەپەندى بۇ قېتىملىق دوكلاتنىڭ ئالاھىدە قىممەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ forced sterilization, the desecration of democracy in Hong Kong, Orwellian repression. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقلارنى ۋە ئىنسانىي قەدىر قىممەتنى بۇ قەدەر قەبىھلەرچە پايخان قىلىشى ماھىيەتتە خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى بۇ خىل دەپسەندىچىلىكلەرنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىقىشى ئۆتكەن يىگىرمە يىلدىكى ھەر قانداق ۋاقىتتىكىدىنمۇ بەكرەك مۇھىم بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ يىللىق دوكلات خىتايچە شەكىلدىكى ھۆكۈمرانلىق ئەندىزىسىگە قارىتا دۇنيانىڭ زور دەرىجىدە دىققەت قىلىشى زۆرۈرلۈكىنى تەۋسىيە قىلىدۇ. ئەمدى بۇنىڭغا قارشى ئەمەلىي ھەرىكەت قوللىنىدىغان پەيت يېتىپ كەلدى. زىيانكەشلىكتىن قېچىپ سەرسان بولۇۋاتقانلار، قانۇنسىز تۇتقۇن ۋە ئۆز مىللىي مەدەنىيىتىنىڭ يوقىلىپ كېتىشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقان كىشىلەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ھەرقاچان ئۇلارغا يار-يۆلەك بولىدىغانلىقىنى بىلىشى لازىم. مەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى تەۋسىيە قىلغان ساھەلەر بويىچە ئەمەلىي ھەرىكەت قوللىنىشىنى ئۈمىد خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرىدىن جېيمىس مەكگاۋېرن بۇ ھەقتە سۆز بوغاندا ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئۈمىدلىرىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى سادىر قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىقىش يالغۇز كومىتېتىمىزنىڭ نىشانى بولۇپ قالماستىن، بۇ يەنە تۈرلۈك زۇلۇملار تۈپەيلىدىن ئۆز كەچمىشلىرىنى بايان قىلىشقا قادىر بولالمىغان مىڭلىغان ئىنسانلارغا بولغان ئەخلاقىي مەجبۇرىيىتىمىزدۇر. كومىتېتىمىزدىكى كۆپلىگەن شەخسلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارشى قاباھەتلىك قىرغىنچىلىقىنى، تىبەتتىكى زۇلۇم ۋە خوڭكوڭدىكى دېموكراتىيەنىڭ ھالاكىتىنى، شۇنىڭدەك پۇقراۋى جەمئىيەت، ئاياللارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى دېگەنلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە پاش قىلىشتىكى جاپالىق ئەمگىكىگە مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرىمەن. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ قانۇنغا ئايلىنىشى كومىتېتىمىز قىلىۋاتقان خىزمەتلەرنىڭ قانداق قىلىپ قانۇنغا ئايلىنىدىغانلىقىنى نامايان قىلىپ بېرىدۇ. خىزمەتداشلىرىمىزنىڭ بۇ قېتىمقى تەۋسىيەلىرىنىڭمۇ خۇددى شۇ تەرىقىدە ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئايلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. دوكلاتنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە سۇنۇلىدىغان بىر قاتار تەۋسىيەلەر، جۈملىدىن ئۇيغۇر دىيارىغا تەكشۈرۈش گۇرۇپپىلىرىنى ئەۋەتىش، ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى ئامېرىكىدا ئالدىن ئويلىشىلىدىغان مۇساپىرلار قاتارىغا مۇئامىلە قىلىش دېگەنلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. خىتايدىن باشلىنىپ پۈتۈن دۇنيا خاراكتېرلىك ۋىرۇس يۇقۇمى ئاپىتىگە ئايلانغان كورونا ۋىرۇسى بۇ يىل كىرىشى بىلەن خىتايدا يەنە شىددەت بىلەن تارقىلىشقا باشلىغان بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇم رايونىنى پۈتۈنلەي قامال قىلىشتەك بىر قىسىم تەدبىرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئېغىر ئاقىۋىتى ئەندىشە قوزغىغان تېببىي مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە خىتايدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ئەمەلىيەتتە ئىلمىي ئاساسى يوق پەقەتلا سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىغان ئۈنۈمسىز تەدبىرلەر ئىكەن دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىل ئاخىرى خىتاينىڭ ۋۇخەن شەھىرىدىن تارقىلىپ پۈتكۈل دۇنيا خاراكتېرلىق ۋىرۇس يۇقۇمى ئاپىتىگە ئايلانغان كورونا ۋىرۇسى بۇ يىل كىرىشى بىلەن خىتايدا يەنە شىددەت بىلەن تارقىلىشقا باشلىغان خىتاينىڭ جۇڭگو خەۋەرلەر تورىنىڭ تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتىنىڭ تورىدىن نەقىل ئېلىپ بەرگەن خەۋىرىدە، رايوندا يۇقۇملانغۇچى بىمارنىڭ بىر ئىكەنلىكى، ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدار سانىنىڭ ئوتتۇز سەككىز نەپەرگە يەتكەنلىكى خەۋەر قىلىنغان. خەۋەردە دېيىلىشىچە، بۇلار ئۈرۈمچى مىدۇڭ رايونىدا ئىككى نەپەر، شىمگو رايونىدا ئۈچ نەپەر، كورلىنىڭ خوشۇت ناھىيەسىدە ئوتتۇز نەپەر، سانجىدا ئۈچ نەپەر دەپ كۆرسىتىلگەن. ھالبۇكى، خىتاينىڭ ئوتتۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئۈرۈمچىدە ئۈچ نەپەر، كورلىنىڭ خوشۇت ناھىيەسىدە يىگىرمە نەپەر ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدارى بايقالغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. ئوتتۇز بىرىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە بولسا، يۇقۇمدارلار سانى يىگىرمە بەشكە يەتكەنلىكى، ئۇلارنىڭ بىردەك خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ئىككى يۇقۇمداردىن يۇقۇملانغانلىقى خەۋەر قىلىنغان ئىدى. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن شىنجاڭ خەۋەرلەر تورىنىڭ تۆتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە يەنە، يۇقۇمنى كونترول قىلىشتا ئۈرۈمچىنى يۇقۇم رايونى، يۇقۇمدىن مۇداپىئە رايونى ۋە ئالدىنى ئېلىش رايونى دەپ ئۈچ دەرىجىدىكى ئوخشىمىغان رايونغا بۆلۈپ قامال قىلىش تەدبىرى يولغا قويۇلغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، شىمگو رايونىدىكى ئەللىك تۆتىنچى ئاھالىلەر ئولتۇراق رايونى، تودۇڭ رايونىدىكى غەربىي پويىز ئىستانسىسى ئولتۇراق رايونى، تەڭرىتاغ رايونىدىكى بەخت يولى ئولتۇراق رايونى قاتارلىقلار يۇقۇم رايونى دەپ بەلگىلىنىپ پۈتۈنلەي قامال قىلىنغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقۇم ئەھۋالى ۋە ئېلىنغان تەدبىرلەر ھەققىدە ئۈرۈمچىدىكى خەلقئارالىق مېھمانخانىلارغا تېلېفون قىلىپ ئەھۋال ئىگىلىدۇق. ئىگىلىگەن ئەھۋاللاردىن يۇقۇمدارلار سانى ھەققىدە ئېنىق مەلۇماتلار بولمىدى، ئەمما ئۈرۈمچىدىكى يۇقۇم تەدبىرلىرى ھەققىدە بەزى ئۇچۇرلارغا ئېرىشتۇق. ئۈرۈمچى يەر شارى مېھمانخانىسىنىڭ ئايال خادىمى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر مېھمانخانىدا ۋە ئۈرۈمچى شەھىرىدە يولغا قويۇلغان يۇقۇم تەدبىرلىرى ھەققىدە خىزمەتچىلەرگە ئۇقتۇرۇلغان ئەھۋاللارنى بايان قىلىپ ئۆتتى.

ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھازىرچە شەھەر مەركىزىدىكى جايلاردا قامال قىلىش تېخى باشلانمىغان، ئەمما ھەر بىر كىشىنىڭ تېلېفونىغا قاچىلانغان ئۈندىدار يۇمتالىدا شۇ كىشىنىڭ يۇقۇملانغان ياكى يۇقۇملانمىغانلىقىغا ھۆكۈم چىقىرىدىغان يېشىل كارتا نامىدىكى بەلگە بار بولۇپ، بۇ تەدبىر پۈتكۈل خىتايدا ئومۇملاشقان ئىكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شۇڭا ئۈرۈمچىدىكى ساياھەت مەركەزلىرىدىمۇ تېلېفوندىكى يېشىل كارتىنى كۆرسىتىش ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش مىزانىغا ئايلانغان ئىكەن. خىتايدا بۇ نۆۋەتلىك كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمىنىڭ شىددەت بىلەن تېز تارقىلىشى، بولۇپمۇ يولغا قويۇلغان يۇقۇم رايونىنى پۈتۈنلەي قامال قىلىشتەك بىر قىسىم تەدبىرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئېغىر ئاقىۋىتى نۆۋەتتە خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ يەنە بىر قېتىملىق دىققەت ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ ئەندىشە قوزغىغان. خەلقئارادىكى مۇستەقىل تاراتقۇلاردا بىلدۈرۈلۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇم ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق كونترول قىلىش تۈپەيلىدىن، خىتاي شەھەرلىرى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقۇمنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى ھازىر يەنىلا نامەلۇم ئىكەن. ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى ۋاشىنگتون مەركىزىي دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇرى دوكتور جۈرئەت ئوبۇل ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشتى. ۋىرۇس نېمە ئۈچۈن خىتايدا مۇشۇنداق بىر قايتا تارقىلىۋاتىدۇ، نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق ئەندىشە قوزغىدى بۇ خىتاي، بىز نۆل ھالەتكە، زېرو ھالەتكە چۈشەردۇق، مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇق دېگەنتى، ئەمدى ھازىر نېمە ئۈچۈن يەنە مۇشۇنداق شىددەت بىلەن تارقىلىۋاتىدۇ؟ خىتايلار بۇ ۋىرۇس تارقالغاندىن بېرى شۇ خەلقئارا بىلەن، بولۇپمۇ بۇ غەرب دۆلەتلىرى بىلەن ئوخشىمايدىغان بىر سىياسەت تۇتۇۋاتىدۇ. ئەمدى نەدىن تارالدى دېگەن گەپكە كەلسەك، بۇ ئەلۋەتتە خىتايدىن تارالغان، ئەمدى بۇ ۋۇخەن ۋىرۇسى دېگەن ناتوغرا، ئەڭ توغرىسى ئەمدى خىتاي ۋىرۇسى. بېشىدا بۇ خىتايلار ساننى خاتا مەلۇم قىلغاچقا، خەلقئارادا بۇ خىتايلار بۇنى ياخشى كونترول قىلدى دەپ ھەتتا ئامېرىكىنىڭ بەزى مۇتخەسسىسلىرىمۇ خىتايلار مۇشۇنى ئادەملەرنىڭكى ئۆزئارا ئارىلىشىشنى توسۇش ئارقىلىق ياخشى كونترول قىلدى دەپ شۇ مودېلنى خەلقئاراغىمۇ ھەتتا ئامېرىكىغىمۇ يۈرگۈزمەكچى بولۇشقان بەزىلەر. ئەمدى بۇ قانداق نەرسە دېگەندە خىتايلار پۈتۈن مۇشۇ ۋىرۇسنى كونترول قىلىش ئۈچۈن بىر شەھەرنى تولۇق تاقاش ئەڭ ئالدى بىلەن ۋۇخاننى تاقىدى ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا شەھەرلىرىنى تاقىدى تولۇق تاقاپ خەقنى ئۆيدىن چىقارماسلىق ھېچكىمنى ھېچكىمگە ئۇچراشتۇرماسلىقتىن ئىبارەت بىر خىل سىياسەت قوللانغان بۇنىڭغا ئۇنىڭدىن كېيىن خاتا مەلۇماتلار بىلەن خەققە بۇنى مۇشۇنداق قىلدۇق تولۇق بىر شەھەر بىر شەھەردىن تولۇق كونترول قىلىپ نۆل ھالەتكە چۈشەردۇق دېدى ئەمەلىيەتتە بۇ يالغان ۋىرۇس ئەمەلىيەتتە ئۇنداق بىر ئۇسۇل بىلەن تولۇق توختاپ بولۇش ئىمكانىيىتى يوق نەرسە ئۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن پۈتۈن ئادەملەرنى ئۆزئارا ئۇچراشتۇرمىساق ۋىرۇس شۇنىڭ بىلەن توختايدۇ دېسە بۇمۇ خاتا. جۈرئەت ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋىرۇس يۇقۇمى ھەققىدىكى سانلىق مەلۇماتلىرىمۇ ئىشەنچسىز بولغىنى ئۈچۈن پۈتۈنلەي سىياسىي مەقسەتتە ئېلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەدبىرلىرىنىڭمۇ ئۈنۈمىگە ئىشىنىشكە بولمايدىكەن. مەسىلەن، بىر چوڭ شەھەرنى ھېسابقا ئالساق، ئۇ نۇرغۇن ئادەم بار يەردە ئۆزئارا ئۇچراشماسلىق مۇمكىن ئەمەس. ئۇ ۋىرۇسنىڭ بولۇپمۇ ئومىكرون دەپ ئەڭ ئاخىرى چىققىنى چوڭ كېسەل پەيدا قىلمايدۇ، لېكىن تارقىلىش سۈرئىتى بۇرۇنقىنىڭكىدىن ئون نەچچە ھەسسە يۇقىرى دەسلەپ چىققىنىدىن. ئەمدى بۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا يەنە ئاشۇنداق خىتاينىڭ سىياسىتى ئارقىلىق ھەممە يەرنى تاقاش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشامدۇ مۇشۇ؟ دېسە، ئۇ تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس. بۇنىڭ چۈنكى تارىلىش سۈرئىتى، تارقىلىش سۈرئىتى ئۇ ئالەمشۇمۇل دەرىجىدە يۇقىرى بىر خىل ھالەت ئەمدى. شۇنىڭ بىلەن ھەممە ئادەمدە بىر خىل ئىممۇنىتېت پەيدا بولغاندىن كېيىن بۇ توختايدۇ. ۋاكسىنا بىلەن بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق دە. لېكىن خىتايلار ئۆزىنىڭ سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، يالغاندىن ئەمدى خەلقئاراغا ئاشۇنداق كۆرسىتىپ يۈرۈپ، تاقىغان بولۇپ، نۇرغۇن شەھەرلەرنى تاقىدى، نۇرغۇن ئىشلارنى مەيدانغا كەلتۈردى. لېكىن ئۇنىڭ ئۈنۈمى قەتئىي بولمىدى. بۇ پەقەت سىياسىي جەھەتتىن ئاشۇنداق دەپ بىزدە نۆل بولدى بۇ دېگەن بىلەن ئەمەلىيەتتە بۇ ئىچىدە تارىلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ھېلىقى ئەڭ ئاساسلىق نېچرال بىر خىل تەبىئىي ئىممۇنىتېتقا ئېرىشەلمىدى ئۇنىڭكى خىتايدىكى ئادەملەر. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي مەقسىتى ئۈچۈن يولغا قويۇلۇۋاتقان بۇ خىل تەدبىرلەر ئىلمىي ئاساسى يوق بولغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈنۈمسىز بولۇشىمۇ مۇقەررەر ئىكەن. ئۇنى توساش ئارقىلىق مەڭگۈ توختاتقىلى بولمايدۇ. شاتداۋن بولدى، ئۇنىڭدىن كېيىن نۆل قىلدۇق دېگەن ھەممىسى يالغان، ئىچىدە تاراۋاتقان، ئۇلار ئېلان قىلمايۋاتقان ھەم ئۆزى بىلمەيۋاتقان ھالەت. ۋىرۇس يەنە بار، ئۇلار شۇ بىلمەيۋاتىدۇ، شەكىلنى قىلىۋاتىدۇ، ئەمەلىيەتتە پازىتىپ چىققانلىرىنىمۇ ئېلان قىلمايۋاتىدۇ، شۇنداق بىر يەردە قالايمىقانچىلىق بار. بىر ئادەم ساقايسىمۇ ھەرقانچە ساقايسا نېمە چىقىۋېرىدۇ پازىتىپ چىقىۋېرىدۇ بىر نەچچە كۈنگىچە ئەمەلىيەتتىلا شۇ شاتداۋن قىلىشنىڭ ئۆزى خاتا توسۇۋېلىشنىڭ ئۆزى خاتا بۇ خىتايدىكىسى پۈتۈن ھېلىقى ئىلمىي يول بىلەن ئەمەس سىياسىي يول بىلەن قىلغان ئىش شۇڭا نەتىجىسى ياخشى ئەنە ئۇيغۇرلارغا كەلسەك ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ھەر قانداق سىياسىتى ئۇيغۇرنىڭ بىرسى بىلىش ھوقۇقى يوق يەنە بىرسى ئۇ قىلىۋاتقىنىنىڭ ھېچ قايسىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمى يوق ئەمدى بىرلا يېرى شۇ ئۇيغۇرنى چىڭراق تۇتالايدۇ كونترول قىلالايدۇ شۇنچىلىكلا.

رامازان ھارپىسىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى پۈتۈن دۇنيادىكى شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانلارنىڭ رامازان ئېيىنى تەبرىكلەپ بايانات ئېلان قىلغان شۇنداقلا ئۇ ئۇيغۇرلارنى خىتايغا قارشى كۈرەشتە ئىتتىپاقلىشىشقا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشكە چاقىرغان خەۋەر تەپسىلاتىنى تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم ئاڭلىتىدۇ. روزا تۇتۇش مۇسۇلمانلار ئۈچۈن ئىسلام دىنىدىكى بەش پەرزنىڭ بىرى. تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن تارتىپ پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى خاسىيەتلىك ئاي كۈنلەرنى روزا تۇتۇش، ئىبادەت قىلىش، بىر بىرىگە مېھرى شەپقەت يەتكۈزۈش بىلەن خاتىرجەم ئۆتكۈزۈشكە باشلىسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر ئېلىدىكى مۇسۇلمانلار بۇ رامازاندىمۇ بۇرۇنقى يىللاردىكىگە ئوخشاشلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەكلىمىسى ئاستىدا ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇر بولىدۇ. ھەتتا روزىمۇ تۇتالمايدۇ. چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ۋەتەندىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن يەنىلا كۆرۈشەلمەيدۇ. مانا بۇنداق بىر پەيتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى پۈتۈن دۇنيادىكى شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانلارنىڭ رامازان ئېيىنى تەبرىكلىدى. ئۇ ئۇيغۇرلارنى خىتايغا قارشى كۆرەشتە ئىتتىپاقلىشىشقا، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشكە چاقىردى. ئۇ سۆزىنى مۇنداق باشلىدى. ئەسسالامۇئەلەيكۇم شەرقىي تۈركىستانلىق ئېزىز قېرىنداشلىرىم. مانا بۈگۈن پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى چەكسىز ھاياجان ۋە تەشنالىق ئىچىندە ئون بىر ئاينىڭ سۇلتانى مۇبارەك رامىزان ئېيىغا شەرەپ بىلەن قەدەم باستۇق. مۇشۇنداق خاسىيەتلىك بىر ئاينىڭ يېتىپ كېلىشى مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا قۇرۇلتىيى نامىدىن ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى پۈتۈن خەلقىمىزنىڭ بۇ رامىزان ئېيىنى يۈرەكتىن قۇتلۇقلايمەن. ئاللا ئىبادەتلىرىمىزنى، دۇئالىرىمىزنى قوبۇل قىلغاي. ئۇلۇغ رامىزاننىڭ خاسىيىتى بىلەن ھەممىمىزگە ھىدايەت ئاتا قىلغاي. ئەزىز قېرىنداشلىرىم! ھەر قېتىم پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى شادلىققا چۆمدۈرگەن مۇشۇنداق خاسىيەتلىك كۈنلەر يېتىپ كەلگەندە، ۋەتىنىمىزدە خىتاي زۇلۇمى ئاستىدا چىرقىراۋاتقان خەلقىمىز خىتاينىڭ ۋەھشىي زىندانلىرىدا، جازا لاگېرلىرىدا، مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدا جان تالىشىۋاتقان مىليونلىغان بىگۇناھ قېرىنداشلىرىمىز، خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە قۇل ئورنىدا مەجبۇرىي ئىشلىتىلىۋاتقان قىز-يىگىتلىرىمىز، يەنە شۇنداقلا ۋەتەنسىزلىك دەستىدىن كۆرۈش ئىمكانىيىتىمىز بولمىغان ئاتا-ئانا، ئۇرۇق-تۇغقان، دوست-يارەنلىرىمىز كۆز ئالدىمىزدا نامايان بولىدۇ ۋە بۇنىڭدىن چەكسىز ئازابلىنىمىز. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان كوممۇنىست خىتاينىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچرىغاندىن بۇيان، ۋەتەن ئىچىدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بىرەر كۈنىمۇ خاتىرجەملىك ۋە شادلىق ئىچىدە ئۆتۈپ باققىنى يوق. خەلقىمىزنىڭ ھەر بىر كۈنى قانلىق ياش تۆكۈش بىلەن ۋە مۇسىبەت ئىچىدە ھەسرەتلىنىش بىلەن ئۆتتى. مۇھاجىرەتتىكى قېرىنداشلىرىمىزمۇ ۋەتەندىكى ئاتا-ئانا، ئۇرۇق-تۇغقان، دوست-يارەنلىرى ۋە سۆيۈملۈك خەلقىنىڭ دەرد-پىغانلىرىدا قايغۇرۇش، ھەسرەتلىنىش، ئازابلىنىش تۇيغۇسى ئىچىدە بۈگۈنكىدەك كۈنلەرنى كۈتۈۋېلىشقا مەجبۇر بولۇپ كەلدى. قىسقىسى، زالىم خىتاي ھاكىمىيىتى خەلقىمىزنىڭ ھەر قېتىملىق مۇبارەك رامىزان ئېيىنى ئازاب-ئوقۇبەت ۋە زۇلۇمغا تولغان جەھەننەم ئېيىغا ئايلاندۇردى. ھەقىقەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئەگەر بىز جاسارەت ۋە كۈرەش بىلەن ئۆز ئەركىنلىكىمىزنى، مىللىي مۇستەقىللىقىمىزنى قولغا ئالمايدىكەنمىز، بىزگە ئەبەدىي تىنچلىق، خاتىرجەملىك ۋە بەخت سائادەت يوق. يەنە شۇنداقلا ئاللا ئالدىدىكى مۇسۇلمانلىق مەجبۇرىيىتىمىزنى ئەركىن، ئازادلىق ئىچىدە ئادا قىلىشنىڭمۇ مەڭگۈ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىغا شاھىت بولۇۋاتىمىز. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە دۇنيانىڭ كۆزى ئالدىدا شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى، دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ بۇ ھەقتە ئويغانغانلىقىنى بۇنداق بىر پەيتتە خىتايغا قارشى كۈرەشتە تېخىمۇ ئىتتىپاقلىشىش كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ، ئى. ئەزىز قېرىنداشلىرىم، بۈگۈن يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە دۇنيانىڭ كۆز ئالدىدا شەرقىي تۈركىستاندا ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق پۈتۈن خەلقئارا جامائەتچىلىكنى ئويغاتتى. كۆپلىگەن دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى قوبۇل قىلدى. ھەممىمىزنىڭ بىرلىكتە ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن كۈچ چىقىرىشىمىز بىلەن لوندوندا قۇرۇلغان ئۇيغۇر مەھكىمىسى خىتاينىڭ خەلقىمىزغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىدى. خەلقئارا جامائەتچىلىك بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ ھېسابىنى سوراشقا ئۆتتى. مانا مۇشۇنداق ھالقىلىق پەيتتە پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقى چوقۇم قايغۇنى كۈچكە ئايلاندۇرۇپ، خىتايغا قارشى بىرلىكسەپ قۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان، مۇستەقىللىق داۋاسىنى كۈچلەندۈرۈش يولىدا يۈكسەك شىجائەت ۋە پىداكارلىق روھى بىلەن مىللەت سۈپىتىدە جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشىمىز ھەر ۋاقىتتىكىدىن تېخىمۇ زۆرۈر بولماقتا. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئوخشىمايدىغان كۆز قاراشتىكى ئۇيغۇرلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەتمىش ئىككى يىلدىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان دىنىي زاتلار بىلەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئوتتۇرىسىغا پىتنە پاسات پەيدا قىلىپ باشقۇرۇش سىياسىتىگە ئالدانماسلىققا چاقىرىپ مۇنداق دېدى. مۇستەبىت كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننى ئىستىلا قىلغان مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن تاكى ھازىرغىچە مۇسۇلمان خەلقىمىزنى مەجبۇرىي دىنسىزلاشتۇرۇش ۋە مۇقەددەس ئىسلام دىنىمىزنىڭ گۈزەل ۋەتىنىمىزدىكى شانلىق ئىزلىرىنى پۈتۈنلەي ئۆچۈرۈش ئۈچۈن قىلمىغان ۋەھشىيلىكلىرى قالمىدى. بولۇپمۇ ۋەتەن ئىچىدىكى خەلقىمىزنى بۆلۈش ۋە پارچىلاش ئۈچۈن دىنىي زاتلىرىمىز بىلەن زىيالىيلىرىمىز ئوتتۇرىسىدا سۈنئىي زىددىيەتلەر پەيدا قىلىپ ۋە پىتنە ئۇرۇقلار چېچىپ، مىللىتىمىزنىڭ جەۋھىرى ۋە يېتەكچىلىرى ھېسابلىنىدىغان دىنىي زاتلىرىمىز بىلەن زىيالىيلىرىمىز ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىك پەيدا قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كەلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن مەيلى دىنىي زاتلىرىمىز بولسۇن ياكى زىيالىيلىرىمىز بولسۇن، بىر-بىرىگە بولغان سۆيگۈ، ھەمكارلىق ۋە ئىتتىپاقلىقنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش، خىتاينىڭ بۇ سۇيىقەستىنى گۇمران قىلىش لازىم. پەقەت داۋا قىلىۋاتقانلارنىڭلا ئەمەس، مۇھاجىرەتتىكى پۈتۈن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەم دىنىي ئالاھىدىلىكلىرىمىزنى ھەم مىللىي ئالاھىدىلىكلىرىمىزنى قوغداش ۋە ئىگە چىقىش مەجبۇرىيىتىمىز بار. خەلقىمىزنىڭ مىڭ يىللاردىن بۇيان ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن ۋە بۇ مۇقەددەس يولدا سانسىزلىغان شېھىتلارنى بەرگەن ئىسلام ئەقىدىلىرىمىزنى، ئىسلامغا بولغان سۆيگۈمىزنى، مۇسۇلمانلىق غۇرۇرىمىزنى قوغداپ قېلىش پەقەت دىنىي زاتلىرىمىزنىڭلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن زىيالىيلىرىمىزنىڭ، جۈملىدىن كەڭ ئاۋام خەلقىمىزنىڭ بۇرچى ۋە مەجبۇرىيىتىدىن ئىبارەت. بۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەۋرەنمەس پىرىنسىپىدۇر. ئۇ ئاخىرىدا يەنە مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن مەيلى زىيالىيلىرىمىز بولسۇن ياكى باشقا ساھەلەردە خىزمەت قىلىۋاتقان ھەر قانداق شەخسلىرىمىز بولسۇن،

ئۇيغۇرلۇقىمىزنى، كىملىكىمىزنى رەت قىلغانلىقتۇر. خەلقىمىزنىڭ دىنىي ۋە مىللىي ھېسسىياتلىرىغا ھۆرمەت قىلمىغانلار ئالدى بىلەن دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ ۋە كەڭ خەلقىمىزنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرايدۇ خالاس. جاناب ئاللا يار ۋە ياردەمچىمىز بولسۇن، ھەممىمىزنىڭ رامىزان ئېيى تەكرار مۇبارەك بولسۇن. قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.